ເຖິງໃຜທີ່ມັນອາດຈະເປັນຫ່ວງ ວິຊາ ອຸປະກອນເສີມສຳລັບຄົນພິການ ມາດາມ ທ່ານທີ່ຮັກແພງ ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງກຳລັງພັດທະນາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຄົນພິການທີ່ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ທີ່ຈະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາງ່າຍຂຶ້ນ ແຕ່ມີບັນຫາ ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜະລິດຕະພັນສຳລັບຈຸດປະສົງທີ່ຊັບພະຍາກອນຈຳນວນຫຼາຍຖືກລົງທຶນໃນການພັດທະນາຂອງພວກເຂົາ ດັ່ງນັ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານການເງິ ນຂອງພວກເຂົາແມ່ນສູງ ໂດຍສະເພາະຄົນພິການເຊັ່ນຂ້ອຍ ຕົວຢ່າງ ມັກຈະບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃຜທີ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຈະຂ ຽນຫາຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບມັນ ດ້ວຍຄວາມນັບຖື ອາຊາຟ ເບນຢາມິນ